ຄວາມງົດງາມຂອງບັນດາພູຜາເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງລາວ ໄດ້ບົດບັງມູນເຊື້ອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຂອງການຖິ້ມລະເບີດຢ່າງໜັກໜ່ວງເປັນເວລາ 9 ປີ ທີ່ສະ ຫະລັດໄດ້ປະຖິ້ມໄວ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ນັ້ນກໍຄືລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກຫຼາຍໆລ້ານລູກ ລະຫວ່າງປີ 1964 ຫາປີ 1973 ສະຫະລັດໄດ້ຖິ້ມລະເບີດຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານໂຕນລົງໃສ່ປະເທດລາວ ໃນການປະຕິບັດງານລັບ ເພື່ອຕັດເສັ້ນທ າງຂົນສົ່ງຂອງຫວຽດນາມເໜືອ ມັນໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ຫຼື UXO Laos ເຊິ່ງເປັນພະແນກໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຮູ້ກັນວ່າ UXO ນັ້ນ ນາງ ຂັນທະລີ ຜູ້ເກັບກູ້ລະເບີດຂອງໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດວຽກນີ້ກໍເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າມັກວຽກນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການຢາກໃຫ້ພວກຊາວບ້ານພາກັ ນດຳລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ດິນແດນນີ້ມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ການປູກຝັງ ປະມານໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງລະເບີດທີ່ຖິ້ມລົງໃສ່ປະເທດລາວນັ້ນແມ່ນບໍ່ແຕກ ເພາະສະນັ້ນ ພວກຊາວໄຮ່ຊາວສວນສາມາດທີ່ ຈະປະສົບກັບອັນຕະລາຍໄດ້ ຫຼາຍສິບພັນຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ຫຼື ບໍ່ກໍໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກລູກລະເບີດທີ່ຕົກຄ້າງເຫຼົ່ານີ້ ນັບແຕ່ສົງຄາມໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ມີການຄາດຄະເນກັນວ່າ ໜ້ອຍກວ່າໜຶ່ງເປີເຊັນຂອງລະເບີດ ທີ່ບໍ່ທັນແຕກຢູ່ໃນປະເທດລາວໄດ້ຖືກເກັບກູ້ ນັບແຕ່ປີ 1973 ເປັນຕົ້ນມາ ຖືວ່າປີໜຶ່ງພວກເຮົາໄດ້ກວດກູ້ໄດ້ ທ່ານ ກິ່ງເພັດ ພິມມະວົງ ຜູ້ປະສານງານປະຈຳຂົງເຂດຂອງໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດຂອງລາ ວກ່າວວ່າ ລັດຖະບານກຳລັງເນັ້ນໜັກໃສ່ການເກັບກູ້ລະເບີດອອກຈາກທີ່ດິນ ເພື່ອສົ່ງເສີມພັດທະນາກະສິກຳ ແຕ່ວ່າວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຕະຫຼອດທັງບັນດາໂຄງການຄືດັ່ງແບບນີ້ ເຊິ່ງກາງຕໍ່ເງິນທຶນຈາກຕ່າ ງປະເທດ ແມ່ນຍັງຂາດເຂີນພະນັກງານ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຈະເລັ່ງລັດໃນການເກັບກູ້ ທ່ານ ກິ່ງເພັດ ຜູ້ປະສານງານໃນແຂວງຊຽງຂວາງກ່າວວ່າ ໃນແຕ່ລະປີ 12 ທີມງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ເກັບກູ້ລະເ ບີດອອກຈາກພື້ນທີ່ ເນື້ອທີ່ 600 ເຮັກຕາ ແຕ່ລະທີມສາມາດເກັບກູ້ລະເບີດອອກຈາກພື້ນທີ່ 50 ເຮັກຕາຕໍ່ປີ ແຕ່ຖ້າຫາກທ່ານປຽບທຽບໃສ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກຊາວບ້ານແລ້ວ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາເກັ ບກູ້ລະເບີດອອກຈາກພື້ນທີ່ 5,000 ຫາ 6,000 ເຮັກຕາ ພວກເຮົາສາມາດເກັບກູ້ໄດ້ພຽງແຕ່ 10 ເປີເຊັນ ເຮົາຮັບໄດ້ແຕ່ສິບ ສິບເປີເຊັນ ປະຊາຊົນຢູ່ໃນແຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນການປັບການດຳລົງຊີວິດຂອງເຂົາ ເຈົ້າໃສ່ທົ່ງລະເບີດ ແຕ່ສຳລັບຫຼາຍໆຄົນແລ້ວ ລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກໄດ້ສ້າງບາດແຜຢ່າງເປັນການຖາວອນໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ ເມື່ອ 10 ປີກ່ອນ ທ້າວ ແອວີ ໄດ້ສູນເສຍລູກຊາຍນ້ອຍ ເວລາລາວ ແລະ ພີ່ນ້ອງຂອງລ າວໄດ້ຖືກສັງຫານໂດຍລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ເຂົາເຈົ້າພົບເຫັນ ນາງ ຂັນຕະລີ ຜູ້ເກັບກູ້ລະເບີດກ່າວວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າທຸບມັນ ຫຼື ມັນຕົກລົງມາໃສ່ພື້ນດິນ ແລະ ແຕກຂຶ້ນ ຕົວເລກໃນການເກີດອຸປ ະຕິເຫດໄດ້ຫຼຸດລົງເປັນລຳດັບມາ ແລະເນື້ອໃນເຂດຕ່າງໆ ທີ່ກໍຄ່ອຍໆເຂົ້າໄປເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າການຖິ້ມລະເບີດໜັກໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ຍັງຈະມີຜົນກະທົບຢູ່ທີ່ນີ້ເປັນເວລາອີກຫຼາຍເຊັ່ນຄົນຕໍ່ໜ້າ ກິ່ ງສະຫວັນ ປະທຳມະວົງ VOA